SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ສຳລັບປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ປາກົດວ່າຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ທະວີຂຶ້ນ ແລະ ເປັນແນວໂນ້ມແບບນີ້ຢູ່ ແລະ ລັອກດາວຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໄປ ແລະ ອ າດຈະຖືກຕໍ່ອອກດົນນານກວ່າເກົ່າ ຢ່າງໜັກໜ່ວງຂຶ້ນຕື່ມ ບັດນີ້ລັດ New South Wales ຖືກປະກາດວ່າເປັນ National Emergency ຄືຕົກຢູ່ໃນສະພາບສຸກເສີນຂັ້ນແຫ່ງຊາດແລ້ວ ທັງກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງເອົາຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ Pfizer ຈາກລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາເລຍດ້ວຍ ແຕ່ລັດອື່ນ ແລະ ລັດຖະບານ Scott Morrison ບໍ່ໃຫ້ຢາ Pfizer ທີ່ລັດ New South Wales ຕ້ອງການນັ້ນ ໃຫ້ແກ່ລັດ New South Wales ຕື່ມອີກ ການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຂອງລັດ New South Wales ນັ້ນໜັກໜ່ວງ ແລະ ມັນແມ່ນຍ້ອນໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃ ໝ່ Delta ທີ່ລາມຂຶ້ນຢູ່ໃນຂົງແຄວ້ນ Sydney ແລະ ໄປຮອດໄປເຖິງຊົນນະບົດ New South Wales ແລ້ວ ໃນຄາບວັນເສົາທີ 24 ກໍລະກະດາທີ່ຜ່ານມາ New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 163 ຄົນ ແລະ ຕຳຫຼວດ New South Wales ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ ປັບໃໝຄົນທີ່ລະເມີດກົດເກນການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ທີ່ຖືກບົ່ງວາງໃສ່ລັດ New South Wales ເຖິງ 246 ຄົນ ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກລັດ New South Wales ຍານາງ Kerry Chant

ຍານາງກໍສະເໜີໃຫ້ມີລະບົບການຕ່າງໆ ເພີ່ມໃສ່ການຕໍ່ຕ້ານໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ດັ່ງໃຫ້ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແກ່ເທດສະບານຂອງຂົງເຂດ South Western Sydney ແລະ Western Sydney ທີ່ເປັນເຂດແດນທີ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍທີ່ສຸດ ສາຍພັນ Delta ນອ ກນັ້ນ ຈາກການຮຽນຊາບຈາກທ່ານ ບຸນທຳ ວົງໄຊຍາ ປະທານສະມາຄົມ ສສສລ ລັດ New South Wales ຕຳຫຼວດ New South Wales ກໍໄປປຶກສາຫາລືກັນກັບຜູ້ນຳຕ່າງໆ ຂອງຊຸມຊົນ Fairfield ໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້ ອັນມີດ້ວຍທ່ານເອງ ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງວ່ າ ຕຳຫຼວດ New South Wales ໄປຮຽນຮູ້ບັນຫາຕ່າງໆ ຂອງຊຸມຊົນດັ່ງກ່າວ ແລະ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນໃນເທດສະບານ Fairfield ຈົ່ງຊົດຊ່ວຍພວກເພິ່ນແກ້ໄຂບັນຫາ Delta ທີ່ກຳລັງບຸກລຸກເມືອໜ້າຢູ່ ດັ່ງທີ່ທ່ ານເວົ້າວ່າ ເພິ່ນ ຕຳຫຼວດນີ້ໄດ້ມາປຶກສາກັບທາງ ທາງ ທາງ ອັນ ອາ ອາ ສະມາຄົມ ການຈັດຕັ້ງທຸກຊົນຊາດ ຊົນເຜົ່ານີ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າມັນມີບັນຫາອີ່ຫຍັງ ເຂົາເຈົ້າຊິໄດ້ເອົາໄປແກ້ໄຂ ຫຼືວ່າແນວໃດທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຊ່ອ ຍໄດ້ ເພື່ອວ່າໃຫ້ຄົນເຂົ້າໃຈ ໄປມອງເບິ່ງກອງປະຊຸມລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງຊາດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂັ້ນລັດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ປະຊຸມກັນໃນວາງລ່າສຸດແລ້ວນີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison ບໍ່ໃຫ້ຢາວັກຊີນຍີ່ຫໍ້ Pfizer ຕື່ມອີກແກ່ລັດ New South Wales

Well of course we will seek to do that but we are not going to disrupt the vaccination program around the rest of the country. ແນ່ນອນ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຖ້າຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ທ່ານກໍຈະກະທຳເຊັ່ນນັ້ນ ແຕ່ທ່ານຈະບໍ່ລົບກວນໂຄງການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທີ່ມີທົ່ວອົດສະຕຣາລີ ໂຄງກ ານສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ກຳລັງເປັນໄປຢູ່ ແລະ ຈະເຖິງຈຸດເປົ້າໝາຍ ພວກທ່ານຈະກະທຳມັນຢູ່ຕໍ່ໄປ

Daniel Andrews ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດວິກຕໍເຣຍ ຊີ້ແຈງວ່າ New South Wales ຖືກໂຄໂຣນາໄວຣັສບຸກລຸກດັ່ງໄຟໄໝ້ ທ່ານຮຽກໃຫ້ເສັ້ນທາງທີ່ອອກຈາກ Sydney ຈົ່ງຖືກອຸດອັ້ນໄວ້ ວິທີການອັນໜັກໜ່ວງນີ້ຖືກບັນຍັດໃສ່ແມລເບີນ ໃນໄລຍະທີ່ມີລັ ອກດາວ ທີ່ແມລເບີນຖືກກະທົບກະແທກໂດຍການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຮອບ 2 ໃນຄາວປີ 2020

ຈົ່ງຈຸຈົ່ງໃສ່ການບໍ່ແຜ່ຜາຍສິ່ງທີ່ກຳລັງເປັນໄປໃນຊິດນີໄປຍັງທົ່ວປະເທດຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາຈະມີປະເທດທັງໝົດຖືກລັອກດາວ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາບໍ່ເຮັດບໍ່ກະທຳຢ່າງຖືກຕ້ອງ ວ່າຊັ້ນ ນາຍົກລັດຖ ະມົນຕີແອນດຣູວຂອງລັດວິກໂຕເຣຍກໍເວົ້າວ່າມີສາມຫົວຂໍ້ເລື່ອງ ຖືກນຳມາປຶກສາຫາລືກັນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມລະຫວ່າງຜູ້ນຳອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ຜູ້ນຳຂອງລັດຕ່າງໆ ທ່ານເວົ້າໃຫ້ຊາບວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົ ນຕີລັດ New South Wales ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຂອງລັດ New South Wales ແລະ ການຊີ້ຂາດໃຫ້ມີ Ring of Steel ຄືປິດລ້ອມ ແມ່ນສິ່ງທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດ New South Wales ເປັນຜູ້ຈະຊີ້ຂາດເອົາເອງ Daniel Andrews ກໍເວົ້າວ່າ New South Wales lockdown ຢ່າງໜັກແໜ້ນແລ້ວ ໃນວັນທີ 24 ກໍລະກະດາ 2021 ວິກໂຕເຣຍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ອີກ 14 ລາຍ ໂດຍມີ 4 ຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນເມື່ອທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຕິດແປດປວງຊົນໄດ້ຢູ່ ແຕ່ມີ 10 ຄົນທີ່ຄວາຣັນທີນແຍກໂຕຢູ່ຕະຫຼ ອດເວລາທີ່ເປັນມັນ ທັງ 14 ລາຍນັ້ນມີສາຍພົວພັນໄປຮອດໄປເຖິງຈຸດທີ່ຮູ້ວ່າເປັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ແລະ ໃນເຊົາອົດສະຕຣາເລຍກໍມີຄົນເປັນອີກໃໝ່ໜຶ່ງຄົນໃນບ່ອນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວເປັນຄົນໃນໄວ 60 ທີ່ເປັນກໍລະນີທີ່ພົວພັນໄປຮອດໄປເຖິງ Tenafeate Creek Winery ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບ One Tree Hill ໃນພາກເໜືອຂອງກຸງອາດີເລດ ເຊົາອົດສະຕຣາເລຍ ນັ້ນກໍແມ່ນຍ້ອນທີ່ໃນວັນທີ 22 ກໍລະກະດາແລ້ວນີ້

ໃນລັດ Queensland ລູກເຮືອບິນນາງໜຶ່ງຂອງສາຍການບິນ Qantas ຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 Delta Steven Miles ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Queensland ເວົ້າວ່າ ລູກເຮືອບິນນັ້ນອາດໄດ້ເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນຖ້ຽວບິນໃນ Queensland ປະມານ 12 ຖ້ຽວ ໃນໄລຍະ ລະຫວ່າງວັນທີ 11 ຫາ 13 ກໍລະກະດາ 2021

ໃນຕ່າງປະເທດ ປະເທດນິວຊີແລນໂຈະໄວ້ແລ້ວການໄປມາຫາສູ່ກັນກັບປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຈາກວັນສຸກແລ້ວນີ້ ນິວຊີແລນ ແລະ ອົດສະເຕຣເລຍຈະບໍ່ມີການໄປມາຫາສູ່ກັນໄດ້ເຖິງ 8 ສັບປະດາ ຍານາ ງອາເດິນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດນິວຊີແລນຮຽກຮ້ອງ For New Zealanders in Australia, we are absolutely committed

ກໍໜັກໜ່ວງ ໂດຍມີຄົນເປັນມັນເຖິງ 481,967 ຄົນ ຕາຍໄປແລ້ວ 3,930 ຄົນ ແລະ ຟື້ນດີຂຶ້ນໄດ້ມີເຖິງ 327,789 ຄົນ ອັນວ່າສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນັ້ນ ກໍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ປູດທະວີຂຶ້ນມາກມາຍ ມາເປັນ 4,620 ລາຍ ຕ າຍໄປແລ້ວ 5 ຄົນ ແລະ ຟື້ນດີຂຶ້ນໄດ້ 2,174 ຄົນ ແລະ ການລັກລອບເຂົ້າໄປໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວຈາກປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ກໍຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ